ລັດຖະບານລາວຈະສະເໜີຕໍ່ຢູເນສໂກ ເພື່ອຂໍໃຫ້ຮັບຮອງເອົາເຂດປ່າສະຫງວນພູຫີນໜາມໜໍ່ ເປັນມໍລະດົກໂລກຂ້າມຊາຍແດນຮ່ວມກັບອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຟອງຍາແກບ່າງໃນຫວຽດນາມ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ທ່ານ ບົວເງິນ ຊາພູວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານຫວຽດນາມໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານລາວໃນກ ານຕຽມຄວາມພ້ອມຕ່າງໆ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ຢູເນສໂກ ເພື່ອໃຫ້ການຮັບຮອງເອົາເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີນໜາມໜໍ່ໃນແຂວງຄຳມ່ວນຂອງລາວ ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດ ໃນໂອກາດກ ອງປະຊຸມຂອງຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ຄັ້ງທີ 44 ໃນປີ 2020 ຢູ່ທີ່ເມືອງຟູໂຈ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທັງນີ້ທາງການຫວຽດນາມກໍຍັງເຫັນດີຈະສະໜັບສະໜູນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີນໜາມໜໍ່ ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດ ທີ່ມີລັກສະນະຂ້າມຊາຍແດນຮ່ວມກັບອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຟອງຍາແກບ່າງໃນຫວຽດນາມ ທີ່ຢູເນສໂກຮັບຮອງໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກດ້ານທຳມະຊາດ ນັບ ແຕ່ປີ 2003 ເປັນຕົ້ ນມາແລ້ວອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ທອງໃບ ໂພທິສານ ຫົວໜ້າກົມມໍລະດົກ ຢືນຢັນວ່າ ໝາຍຄວາມວ່າ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ນຳສະເໜີປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ເປັນມໍລະດົກ ໂລກນີ້ ເຂົ້າຢູ່ໃນຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງ ໃນຫັ້ນຕ່າງຈາກທົ່ງໄຫຫີນ ຢູ່ບ່ອນວ່າ ພວກເຮົາມີຄູ່ຮ່ວມມື ທາງດ້ານຍຸດທະສາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມີ ສສ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າຂອງຟອງຍາແກບ່າງ ຊຶ່ງເປັນ ມໍລະດົກໂລກມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2003 ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານທຳມະຊາດ ຊີວະນານາພັນ ຊຶ່ງມີຄວາມອຸດົມສົມບູນອັນດຽວກັນ ທັງນີ້ໂດຍລັດຖະບານຫວຽດນາມໄດ້ສົ່ງຄະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານ ທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ໃນການນຳສະເໜີໃຫ້ຢູເນສໂກຮັບຮອງເອົາອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຟອງຍາແກບ່າງ ໃນແຂວງກວາງບິງ ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດໃນປີ 2003 ດັ່ງກ່າວ ມາຖ່າຍທອດປະສົບການໃຫ້ກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຂອງທາງການລາວໂດຍກົງ ທັງຍັງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານເຢຍລະມັນອີກດ້ວຍ ທາງດ້ານທ່ານ ບັສຕຽນ ພູເຣີ ທີ່ປຶກສາອົງການປົກປັກຮັກສານິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນານາພັນຂອງລັດຖະບາ ນເຢຍລະມັນປະຈຳລາວ ຢືນຢັນວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານລາວ ເພື່ອຕຽມຄວາມພ້ອມໃນການນຳສະເໜີຢູເນສໂກ ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮອງເອົາພູຫີນໜາມໜໍ່ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດນັ້ນ ໄດ້ດຳເ ນີນການໃນ 3 ດ້ານ ຕາມລະດັບມາດຕະຖານຢູເນສໂກໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຄືແຜນງານດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແຜນງານດ້ານເທັກນິກ ແລະ ການບໍລິຫານພາຍໃນກົມມໍລະດົກຂອງລາວ ຊຶ່ງການດຳເນີນງານໄດ້ເສັດສົ ມບູນນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ທ່ານ ບັສຕຽນ ພູເຣີ ໝັ້ນໃຈວ່າມີໂອກາດສູງທີ່ຢູເນສໂກຈະຮັບຮອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີນໜາມໜໍ່ໃນລາວ ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດ ເພາະເປັນເຂດທີ່ທ ຳມະຊາດສວຍງາມ ແລະ ປົກຫຸ້ມດ້ວຍປ່າໄມ້ຢ່າງໜາແໜ້ນ ໃນພື້ນທີ່ກວ້າງກວ່າ 82,000 ເຮັກຕາ ທັງຍັງເປັນແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຊ້າງປ່າຫຼາຍຮ້ອຍຕົວ ແລະ ສັດປ່າຫາຍາກທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດອີກດ້ວຍ ປັດຈຸບັນລາວ ມີມໍລະດົກໂລກ 3 ແຫ່ງ ກໍຄື ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ປະສາດວັດພູ ແລະ ທົ່ງໄຫຫີນ ຕາມລຳດັບ ໂດຍທົ່ງໄຫຫີນ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເປັນມໍລະດົກໂລກທາງວັດທະນະທຳ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 43 ຂອງຄະນະກຳມະກ ານມໍລະດົກໂລກຂອງຢູເນສໂກ ທີ່ດຳເນີນກອງປະຊຸມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ ຫາ 10 ກໍລະກະດາ 2019 ທີ່ກຸງບາກູ ສາທາລະນະລັດອາເຊີໄບຈັນ ຊຶ່ງທາງການລາວໄດ້ເລືອກເອົາໄຫຫີນ 11 ເຂດ ຢູ່ໃນເຂດເມືອ ງຄຳ ເມືອງແປກ ເມືອງຜາໄຊ ແລະ ເມືອງພູກູດ ທີ່ມີໄຫຫີນຈຳນວນທັງໝົດ 999 ໜ່ວຍ ທີ່ຂຶ້ນທະບຽນເປັນມໍລະດົກໂລກຢ່າງເປັນທາງການ ສ່ວນສຽງແຄນລາວ ຢູເນສໂກໄດ້ຮັບຮອງເປັນມໍລະດົກໂລກ ທີ່ຈັບຕ້ອງ ບໍ່ໄດ້ ດ້ານສຽງເພງຂອງມະນຸດສະຍາສາດ ແລະ ໄດ້ມອບໃບປະກາສະນີຍະບັດ ໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ໃນວັນທີ 15 ມີນາ 2018 ທີ່ກຸງປາຣີສ ນອກຈາກນັ້ນ ທາງການລາວຍັງໄດ້ສະເໜີຢູເນສໂກ ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮອງລຳວົ ງລາວ ແລະ ລາຍນາກສິ້ນໄໝລາວ ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກ ທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ແລະ ຫວັງວ່າຈະຖືກຮັບຮອງເປັນມໍລະດົກໂລກໃນໂອກາດດຽວກັນ ກັບພູຫີນໜາມໜໍ່ ໃນກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 44 ຢູ່ຈີນໃນປີ 2020 ລ າຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA